भावना कीदृशी तस्य एच् वि नागराजरावः कमला अतीव उत्साहवती आसीत् तस्मिन् दिने तया उद्योगो लब्धः इतः परं तया सदा पितुः ज्येष्ठभ्रातुः वा अवलम्बनं न कार्यं भवति धनाय अल्पानाम् आवश्यकतानां कृतेऽपि पितः शतं रूप्यकाणि देहि इति वा भ्रातः किं रूप्यकाणां पञ्चशतं दातुमर्हसि इति वा वक्तव्यं न भवति इतः परं सा न केवलं स्वयं यथेच्छं व्ययितुमर्हति किन्तु गृहार्थे अपेक्षितानि वस्तूनि क्रीत्वा आनीतुमपि मात्रे दुकूलम् एकं क्रीत्वा दास्यामि प्रथममासस्य वेतनेन इति सा अचिन्तयत् आत्मानं सम्यक् अलङ्कृत्य उत्तमं वसनं वसना कमला पितरौ वन्दित्वा कार्यालयं गता कार्यालयो महान् वैभवोपेतश्च विदेशीयानां तन्त्रांशस्य कार्यालयः तत्र कति उद्योगिनः कियत् कार्यम् बह्व्यः महिलाश्च तस्याः विभागे आसन् तासां वस्त्रधारणवैखरी वाग्विलासः चलनं वलनं दक्षता इति एकैकोऽपि गुणः कमलां विस्माययति स्म किन्तु सौन्दर्यदृष्ट्या तु सैव उत्कृष्टा इति स्पष्टमासीत् सहोद्योगिनः युवानः तरुण्यः च तां सासूयं पश्यन्ति स्म भाषणकलायामपि कमलाचतुरा स्वीयं कार्यं च मनोनिधाय करोति स्म सा अतः सर्वेषाम् आकर्षणकेन्द्रम् जाता सा कतिपयैः एव दिवसैः प्रथमं वेतनं प्राप्य मातृदुकूलम् पित्रे अङ्गवस्त्रम् भ्रात्रे श्रेष्ठाम् लेखनीम् भ्रातृजायै अङ्गरागपेटिकाम् च उपहृतवती सा सर्वे सन्तोषनिर्भराः अभवन् संस्थायाः निर्देशकाः विदेशात् आगताः तेषां स्वागतं कार्यालयस्य सुन्दरीभिः कर्तव्यम् इति अधिकारिभिः निश्चितम् तथा विचितासु कन्यासु कमला एव प्रमुखा तया प्रधाननिर्देशकाय कुसुमगुच्छम् प्रदेयम् स्वागतवेलायामिति निर्धारः कृतः स्वागतसमारम्भः सुसम्पन्नः कमलया अर्पितम् पुष्पगुच्छम् स्वीकृत्य प्रधाननिर्देशकः अतितमं सन्तुष्ट अभूत् सर्वेऽपि समारम्भानन्तरं कमलाम् अभिनन्दितवन्तः विशेषतो गोपालकृष्णाख्यः अधिकारी तत आरभ्य गोपालकृष्णः कमलायाम् अधिकं स्नेहं दर्शयितुम् आरब्धवान् मध्याह्नभोजनम् उद्योगिनः कार्यालयस्य भोजनशालायां स्वीकुर्वन्ति स्म अधिकारिणस्तु स्वीये एव प्रकोष्ठे गोपालकृष्णः कमलां स्वप्रकोष्ठे एव भोजनं स्वीकर्तुम् आह्वयत् यद्यपि सा नैच्छत् तथापि उच्चाधिकारिणः वाक्यं न निराकरणीयमिति सा अङ्गीकृतवती तदनन्तरं तस्याः सहोद्योगिन्यः तां भिन्नया दृष्ट्या द्रष्टुम् आरभन्त रेखा नाम्नी काचन अब्रवीत् अयि कमले त्वम् विशिष्टानुग्रहस्य भाजनमसि अनुभव आनन्दम् शीघ्रमुद्योगिनोन्नतिम् अपि प्राप्स्यसि इति तर्कयामि कमला कोपवती अभूत् मा वद किमपि अधिकारिवाक्यम् न निराकरणीयमिति अद्य अहं तत्र भोजनं कृतवती तत्र कोऽपि अन्यः अर्थः न कल्पनीयः त्वया इति सा अवदत् रेखाम् सा सोऽप्रासम् हसित्वा द्रक्ष्यामः परस्तात् इति उक्तवती कमला खिन्ना अभवत् तूष्णीम् गृहम् गता परेद्युः गोपालकृष्णः पुनः भोजनाय आह्वयत् किम् कर्तव्यमिति कमलायाम् चिन्तापरायाम् रेखाप्रभृतयः परस्परम् स्मितानाम् विनिमये निरताः ममाद्य अनामयम् नास्ति भोजने आसक्तिः एव नास्ति क्षन्तव्यास्मि इति व्याजेन कमला गोपालकृष्णस्य आह्वानं परिहृतवती ततः कमला चिन्ताग्रस्ता अयं महानुभावः मयि कस्मादेवं दर्शयति आसक्तिम् मां कस्मात् सखीनाम् अपहासस्य भाजनं करोति इति चिन्तासन्ततिः ताम् अबाधत अन्येद्युः काचित् सहोद्योगिनी तां रहः आहूय उक्तवती कमले अहं तव हितैषिणी अन्यथा तव भावना मास्तु एते अधिकारिणः न विश्वासार्हाः गोपालकृष्णः त्वाम् अत्यासक्त्या वीक्षमाणः मया दृष्टः त्वया जागरूकया भवितव्यम् स विवाहितः तस्य भार्या अस्ति पुत्रौ च स्तः एतादृशः न जाने कथं त्वयि आसक्तिं निर्लज्जतया दर्शयति इति मधुरैः वचनैः वञ्चिता मा स्मभूः इति कमलायाः नेत्रयोः अश्रूणि अदृश्यन्त कृतज्ञतास्मि हितवचनाय मम तस्मिन् कापि आसक्तिः नास्ति उच्चाधिकारी इति हेतोः तद्वचनं निराकर्तुं बिभेमि इतः परं तु केनापि उपायेन तद्दर्शनं परिहरिष्यामि इति उक्त्वा सा स्वकार्यनिरता अभवत् तस्याः मनः कोपोद्वेगाभ्यां तरङ्गितमासीत् किं कर्तव्यम् अत्रत्यमुद्योगं त्यक्त्वा अन्यत्र क्वापि गमिष्यामि किम् कथम् इयं चित्तहिंसा सोढव्या पितरौ एतद्विषये वदिष्यामि किम् इति बहुधा व्याकुला कमला कथञ्चित् तद्दिवसस्य कार्यं पूरयित्वा गृहमगच्छत् पुनरेकदा गोपालकृष्णः सेवकं सम्प्रेष्य कमलां स्वकार्यस्थानमाह्वयत् कमलायाः मनसि क्रोधः उत्पन्नः यदि अद्य सः किमपि अनुचितं भाषेत तर्हि चामुण्डेश्वरी भविष्यामि अयम् उद्योगो गच्छतु तिष्ठतु वा अविस्मरणीयं फाटं बोधयिष्यामि इति निश्चित्य सा अगच्छत् प्रकोष्ठे प्रविष्टायाम् तस्यां द्वारं स्वयं पिहितमभवत् कमलायाः हृदयं सततं वेपते स्म आगच्छ उपविश इति गोपालकृष्णः अब्रवीत् कमला तत्सम्मुखे उपाविशत् कमले आत्मीयं किमपि वक्तुमिच्छामि तव रीतिनीत्यादिकं सर्वं बहु रोचते शृणु मदुक्तिः त्वया अङ्गीकर्तव्या इति निर्बन्धो नास्ति तव इच्छा एव अत्र प्रमुखा इति गोपालकृष्णः वाचम् आरभत सः किं वदिष्यतीति कातरा कमला सातङ्कम् श्रोतुम् सिद्धा अभवत् कमले मम भ्राता कनीयान् अमेरिकादेशे वसति सः तत्र उन्नते उद्योगे वर्तते तस्य विवाहः कर्तव्यः इति अस्मद् अभिप्रायः वर्तते तदनुरूपां कन्याम् अन्विष्यन् अस्मि त्वां यदा प्रभृति अपश्यं तदा प्रभृति वयसा रूपेण संस्कारेण शीलेन गुणेन च त्वं तस्य अनुरूपा इति मम भाति मम भ्राता आगामिनि भानुवासरे आगमिष्यति यदि त्वम् अनुमन्यसे तर्हि तव पित्रोः सविधे मदाशां निवेद्य कन्यावलोकनादिकं संविधातुमिच्छामि त्वं नूनं कन्यारत्नं मम भ्राता काञ्चनायते रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन इति वाञ्छामि त्वदिच्छां प्रकटय अहम् अधिकारी इति एतद्विस्मर तव भ्रातरं मां मत्वा निःसङ्कोचं तवाभिप्रायं प्रकटय इति कमलायाः नयने अश्रुपूर्णे अभवताम् देवसदृशे अस्मिन् असुरत्वकल्पना मया कृता अहो अपराद्धं मया इति चिन्तयन्ती सा उत्थाय गोपालकृष्णस्य पादयोः पतिता मम पितरं भवत्सकाशं प्रेषयिष्यामि भवान् तेन सह भाषित्वा निर्णयं स्वीकरोतु अनुगृहीतास्मि इति उक्त्वा सा ततः निरगच्छत्